ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງໄທ ຢືນຢັນວ່າ ຜົນຜະລິດຝິ່ນໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳໃນປີ 2018 ລົດລົງ 30 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ແຕ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2019 ນີ້ ຊົງລິດ ໂພນເງິ ນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ສິລິນຍາ ສິດທິໄຊ ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ຢືນຢັນວ່າ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງທາງການມຽນມາ ລາວ ແລ ະ ໄທ ຢູ່ທີ່ເຂດຊາຍແດນສາມປະເທດ ຫຼື ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳນັ້ນ ໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ລັກລອບປູກຝິ່ນໃນປີ 2018 ລົດລົງເຖິງ 30 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຊຶ່ງຈາກການສຳຫຼວດຮ່ວມກັບສຳນັກງານຄວບຄຸມຢາເສບຕິ ດ ແລະ ອາຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ພົບວ່າ ພື້ນທີ່ປູກຝິ່ນໄດ້ລົດລົງຈາກ 300,000 ໄຮ່ ຫຼື 48,000 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017 ເປັນ 201,000 ໄຮ່ ຫຼື 33,600 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2018 ຫາກແຕ່ກໍປາກົດມີການລັກລອບຜະລິດຢາບ້າໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳເພີ່ມ ຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສິລິນຍາ ຢືນຢັນວ່າ

ຕົວນີ້ມີປະລິມານການຜິດສູງ ທ່ານ ສິລິນຍາ ຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ການຮ່ວມມືປາບປາມຢາເສບຕິດລະຫວ່າງຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ປະຕິບັດການແມ່ນ້ຳຂອງປອດໄພຈາກບັນຫາຢ າເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ສາມາດປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 125,274 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 160,000 ກວ່າຄົນ ຍຶດຢາບ້າໄດ້ 363 ລ້ານເມັດ ຢາໄອສ໌ກວ່າ 13 ຕັນ ເຮໂຣອີນ 7,553 ກິໂລກຣ າມ ຝິ່ນກວ່າ 14 ຕັນ ກັນຊາແຫ້ງ 20 ກວ່າຕັນ ອາວຸດ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝໝື່ນກວ່າລາຍການ ສານເຄມີກວ່າ 270 ຕັນ ໂດຍບໍ່ລວມຢາບ້າກວ່າ 214 ລ້ານເມັດ ທີ່ຍຶດໄດ້ໃນໄທແຕ່ຢ່າງໃດ ສ່ວນອົງການຄວບຄຸມຢ າເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ລາຍງານວ່າ ມີການລັກລອບປູກຝິ່ນໃນມຽນມາ ກວ້າງກວ່າ 40,000 ເຮັກຕາ ແລະ ກວ້າງກວ່າ 1,000 500 ເຮັກຕາໃນໄທ ສ່ວນໃນລາວກໍມີການລັກລອບປູກຝິ່ນໃນເຂດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງພະບາງ ອຸດົມໄຊ ຜົ້ງສາລີ ແລະ ຫົວພັນ ຄິດເປັນພື້ນທີ່ລວມກັນກວ້າງກວ່າ 7,000 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳມີຜົນຜະລິດຝິ່ນຫຼາຍກວ່າ 215 ຕັນ ໃນປີ 2018 ທັງຍັງມີທ່າອ່ຽງຈະເພີ່ ມຂຶ້ນໃນປີ 2019 ນີ້ ທັງນີ້ໂດຍມີລາຍງານວ່າ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຕັດທຳລາຍຝິ່ນໃນເນື້ອທີ່ 70 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນເຂດບ້ານທອງສີ ບ້ານຫ້ວຍແອ່ນ ບ້ານກິ່ວດອກແຄ ແລະ ບ້ານຫ້ວ ຍເຫີຍ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງໂພນທອງ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ກໍໄດ້ທຳການສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນລາວ 25 ຄອບຄົວ ທີ່ລັກລອບປູກຝິ່ນດັ່ງກ່າວ ທັງຍັງໄດ້ຈັດທຳບົດບັນທຶກ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສັນຍາດ້ວຍວ່າ ຈະບໍ່ພາກັ ນລັກລອບປູກຝິ່ນອີກຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄະນະສະເພາະກິດກະໄດ້ລົງໄປໂຄສະນາ ແລ້ວກະໄປມອບວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ນີ່ໃຫ້ອ້າຍນ້ອງ ປກສ ໄດ້ໄປເຮັດສັນຍາກັບແຕ່ລະຄອບຄົວຫັ້ນນະ ຄັນຖ້າວ່າປູກຫັ້ນນີ່ ບໍ່ແມ່ນຊິປັບໃໝເດີ ແຕ່ວ່າຕ້ອງມາລົງໂທດ ມາເຂົ້າຄຸກເທົ່າໃດ ຊິປັບໃໝແນວໃດ ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເຊັນກັນເລີຍ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພາຍໃນລາວຍັງລາຍງານດ້ວຍວ່າ ເຄືອຂ່າຍການຄ້າຢາເສບຕິດຢູ່ໃນລາວ ມີລັກສະນະຂ້າມຊາດທີ່ມີການນຳໃຊ້ເທັກນິກຂັ້ນສູງ ເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການຕິດຕາມຈັບກຸມ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍການໃຊ້ຖະໜົນເລກ 13 ແລະ ເລກ 9 ເປັນເສັ້ນທາງຫຼັກໃນການລັກລອບຂົນສົ່ງ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ລາວ ປະເຊີນກັບອາຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍ ໂດຍສານປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຕັດສິນຄວາມຜິດໄປແລ້ວ 28,475 ຄະດີ ຈາກທັງໝົດ 29,780 ຄະດີ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA